From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao. voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະຫະລັດ ຈາກພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານຈີນ ລາຍການເມືອງລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ສຳລັບແລງວັນສຸກທີ 2 ກຸມພານີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ລົງໂທ ດຕໍ່ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນເຂດເວັສແບັງ ຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມລັດມິຊິແກນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ວິກິດການເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທີ່ໃຫ້ການບໍລິຈາກ ຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະທຳນຽບຫ້າແຈໃຫ້ສັນຍານວ່າ ຈະມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ພວກຕົວແທນຂອງອີຣານ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະກະສະບາຍດີທິບສຸດາເ ນາະ ມື້ແລງມື້ນີ້ເຮົາກໍມີຂ່າວສຳຄັນຫຼາຍໆເລື່ອງມາສະເໜີທ່ານ ແຕ່ກ່ອນອື່ນກໍແມ່ນຂ່າວການຢ້ຽມຢາມລັດມິຊິແກນຂອງທ່ານໄບເດັນ ຊຶ່ງລັດດັ່ງກ່າວນີ້ມີໂຮງຈັກໂຮງງານເຮັດລົດຍົນ ແລະກະເປັນລັດ ທີ່ສ ຳຄັນສຳລັບຊາວມຸສລິມເຊື້ອອາເມຣິກັນ ແລະກະເຊື້ອສາຍອາຣັບທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ສະແດງວ່າຢູ່ລັດນີ້ມີຫຼາຍເຊື້ອຊາດອາໄສຢູ່ເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໃນມື້ວານນີ້ ທ່ານ ໄບເດັນຍັງໄດ້ອອກດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ເພື່ອລົງໂທດສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື ເວັສແບັງ ລັດຖະບານຂອ ງທ່ານກ່າວວ່າ ການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເບິ່ງໂດຍລວມຕໍ່ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອນ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາ ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການເກີດຄວາມຮຸນແຮງເພີ່ມ ຂຶ້ນໃນເຂດເວັສ ເວັສແບັງ ຊຶ່ງເປັນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຢູ່ອີກບ່ອນໜຶ່ງຂອງປາເລສໄຕນ໌ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃ ນເຂດເວັສແບັງ ຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຊຶ່ງໄດ້ກ້າວເຖິງລະດັບທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການໃນປີ 2023 ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ ຊ າດ ທ່ານ Jake Sullivan ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ອອກໄປນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີການວາງແຜນມາດົນນານແລ້ວ ແລະໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ມັນມັນ ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ທີ່ບັງເອີນມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານໄບເດັນ ຍ້ອນຖືກກົດດັນຈາກບັນດາຊາວອາຣັບ ແລະຊາວມຸສລິມອາເມຣິກັນ ຕະຫຼອດທັງພວກຊາວໜຸ່ມ ແລະພວກຫົວກ້າວໜ້າ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນທີ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລໃນເຂດກາຊາ ທ່ານໄບເດັນ ກ່ອນອື່ນໝົດໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຊາວປ າແລັສໄຕນ໌ຢູ່ໃນເຂດເວັສແບັງ ທີ່ຖືກໂຈມຕີໂດຍອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວອິສຣາແອລຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຫຼັງຈາກກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນພາກໃຕ້ຂ ອງອິສຣາແອລເພື່ອທຳການໂຈມຕີ ການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ແນໃສ່ຜູ້ຊາຍຊາວອິສຣາແອລ 4 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າກະຕຸ້ນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານ ທິບສຸດ າ ອົງການບັນເທົາທຸກສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ກ່າວເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ໜັກໜ່ວງຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ຖ້າ 16 ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຢຸດ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຊົ່ວຄາວ ໃນຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຮັບຜິດຊອບດ້ານການສືບສວນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍສິບຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ ມຮາມາສ ດຳເນີນການໂຈມຕີທີ່ສ້າງຄວາມຕົກໃຈເຂົ້າໄປທາງພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບໜີອອກຈາກເມືອງຄານຢູນິສ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ໃ ນອາທິດແລ້ວນີ້ ເມືອງໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີສອງຂອງເຂດກາຊາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ພາກັນພັດຖິ່ນໄປຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພໃນພາກພື້ນຣາຟາ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນ 1.4 ລ້ານຄົນ ອີງ ຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກງານສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNRWA ທ່ານ ໂທມັສ ໄວທ໌ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍກິດຈະການໃນຂົງເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ຣາຟາໄດ້ກາຍມາເປັນທະ ເລຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໜີອອກຈາກການຖິ້ມລະເບີດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ຫຼົບໜີຈາກຄານຢູນິສ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນຕູບຊົ່ວຄາວ ເຕັນ ຫຼື ຢູ່ບໍລິເວນກາງເດີ່ນ ບັນດາ 16 ປະເທດ ເຊິ່ງນຳໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນ 440 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ UNRWA ຊົ່ວຄາວ ລຸນຫຼັງທີ່ມີຫຼັກຖານອອກມາວ່າ ພະນັກງານຈຳນວນ 12 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 3,000 ຄົນຂອງອົງການຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໄ ດ້ຊ່ວຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໃນການໂຈມຕີ ໂດຍສັງຫານປະຊາຊົນປະມານ 1,200 ຄົນ ໃນນັ້ນພະນັກງານ 9 ຄົນຖືກໄລ່ອອກທັນທີ 2 ຄົນເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະ ສ່ວນອີກຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນຍັງບໍ່ທຳທັນໄດ້ກຳນົດໂຕອອກມາ ເທື່ອ ອົງການ UNRWA ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານຜູ້ບັນເທົາທຸກຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ແລະ ໃນທົ່ວຕາເວັນອອກກາງ ອາດຈະຍຸຕິລົງໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ຖ້າ ການສະໜອງທຶນຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ເຖິງແມ່ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວສາມາດກັບມາປະຕິບັດງານຄືນໄດ້ ຖ້າການສືບສວນຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ 12 ຄົນ ສຳເລັດເປັນທີ່ພໍໃຈກໍຕາມ ທ່ານໄວທ໌ກ່າວວ່າ ຄວາມອຶດຢາກກຳລັງ ພົ້ນອອກມາສຳລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ຍັງຄົງອາໄສຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງຄົງມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ພາກພື້ນດິນຂອງອິສຣາແອລກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໃນ ເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດໃນທົ່ວພາກພື້ນແລ້ວປະມານ 27,000 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະລະຫວ່າງການຕອບໂຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮ າມາສໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ໄພສານ ກຳລັງສະຫະລັດພວມກະກຽມທີ່ຈະໂຈມຕີກຸ່ມຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກອີຣ່ານໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວ ຍໂດຣນໃສ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນຈໍແດນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານອາເມລິກັນ 3 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັ ກຂ່າວເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍເມື່ອວັນທີ 1 ມັງກອນ ຍ້ອນພາວະແຊກຊ້ອນຈາກການຜ່າຕັດມະເຮັງໃນຕ່ອມນ້ຳກາມ ເອີ້ນການໂຈມຕີຕໍ່ບ່ອນຫຼັບນອນ Tower 22 ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຈໍແດ ນນັ້ນວ່າຮ້າຍແຮງ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ການກະທຳແບບນັ້ນແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງກຳຈັດ ແມ່ນກະທັ້ງຄວາມສາມາດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ດຳເນີນການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງສະຫະລັດຕ້ອງລໍຖ້າທີ່ຈະຕອບໂຕ້ແບບໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ມີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 165 ເທື່ອແລ້ວນັ້ນ ຕໍ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດໃນພາ ກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນມາແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາຂອງປີກາຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຍັງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຖະແຫຼງທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍກຸ່ມກາຕາອິບ ເ ຮສໂບລາ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ອີຣານໜູນຫຼັງໃນປະເທດອີຣັກ ທີ່ເວົ້າວ່າຕົນໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຕໍ່ກຳລັງສະຫະລັດ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ປະທານສະພາຈາກບັນດາປະເທດໃ ນເຂດທະເລບານຕິກ ໄດ້ສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບຢູເຄຣນ ທ່າມກາງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ກ່າວວ່າ ການສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຢູເຄຣນ ມີຜົນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພາກພື້ນອິນໂດປາ ຊີຟິກ ໃນອາທິດນີ້ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກລັດເວຍ ລິທົວເນຍ ແລະ ເອສໂຕເນຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນ ດ້ວຍການເຈລະຈາກັບສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ລວມທັງປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຈອນສັນ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ທ່ານໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຂັດຂ ວາງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະ ອີຣານ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບຂອງທ່ານ ກັບຜູ້ນຳສະພາຂອງປະເທດໃນຂົງເຂດທະເລບານຕິກໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ການເຈລະຈາມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການອະພິປາຍຂ ອງສະພາສູງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ໂດຍຢູເຄຣນແມ່ນໄດ້ອາໄສການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ໂດຍສະເພາະສະຫະລັດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານການ ຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນເວລາ 2 ປີແລ້ວ ໄພສານ ສະຫະລັດພວມສຳຫຼວດຢ່າງລະມັດລະວັງ ເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ອາດຈະເປີດສະຖານກົງສຸນຂອງຕົນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນອັ ຟການິສຖານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ອີງຕາມເອກະສານຍຸດທະສາດທີ່ຫາກໍມີການເປີດເຜີຍຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການໃຫ້ສັນຍານເຖິງ ການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ໄປສູ່ການພົວພັນແບບຈຳກັດກັບອຳນາດການປົກຄອງທີ່ຖືກໂດດດ່ຽວ ໃນຂະນະທີ່ແນໃສ່ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະ ກິດຫຼາຍຢ່າງ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງກົງສຸນແບບທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຊາວອາເມລິກັນ ພວກເຮົາຍັງສະໜັບສະໜູນຕໍ່ວຽກງານຂອງທູດພິເ ສດ ປະທານາທິບໍດີກ່ຽວກັບກິດຈະການໂຕປະກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງແບບບໍ່ເປັນທຳ ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນຍຸດທະສາດຮ່ວມສຳລັບປະເທດ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອເດືອນຕຸລາປີ 2023 ການແຕກຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ 2021 ສະຫະລັດໄດ້ປິດສະຖານທູດຂອງຕົນທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍຂອງການສິ້ນສຸດລົງ ໃນກ ານພົວພັນທາງດ້ານທະຫານ ແລະ ການເມືອງກັບອັຟການິສຖານ ທິບສຸດາ ຫຼາຍລ້ານວິດີໂອໃນ TikTok ບໍ່ມີສຽງອອກມາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລຸນຫຼັງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງສັນຍາກັບ Universal Music Group ຫຼື UMG ຊຶ່ງໄດ້ລິກ ອອກລິຂະສິດເພງຂ ອງຕົນໃຫ້ແກ່ສື່ສັງຄົມວິດີໂອທີ່ເປັນຍອດນິຍົມດັ່ງກ່າວ ໂດຍໝົດສັນຍາລົງໃນວັນທີ 31 ມັງກອນແລ້ວນີ້ ອີງຕາມຈົດໝາຍທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ UMG ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ພວກເຂົ າໄດ້ເອົາບົດເພງຕ່າງໆຂອງຕົນອອກຈາກ TikTok ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການເຮັດວຽກຂອງນັກສິລະປິນ ແລະ ນັກແຕ່ງເພງ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງນັ ກສິລະປິນ ຈາກຜົນກະທົບຂອງປັນຍາປະດິດ ພ້ອມທັງຂາດຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ທາງອອນລາຍອີກດ້ວຍ ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວໝາຍຄວາມວ່າ ບົດເພງຕ່າງໆຂອງສິລະປິນຍອດນິຍົມ ເຊັ່ນ Bad Bunny Taylor Swift Adele ແລະ Drake ຈະຖືກປິດໃນສື່ສັງຄົມດັ່ງກ່າວໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ UMG ຂຽນວ່າ TikTok ກຳລັງສະເໜີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ສິລະປິນຕ່າງໆ ແລະ ນັກຂຽນເພງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນຂອງຕົນ ໃນອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວ ນທີ່ສື່ສັງຄົມອື່ນໆຄ້າຍຄືກັນນີ້ຈ່າຍ ຊຶ່ງນັ້ນ TikTok ກວມເອົາ 1 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄພສານ ສາມປີຫຼັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ລະບອບການປົກຄອງທະຫານມຽນ ມາກໍໄດ້ກໍ່ວິ ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍມີປະຊາຊົນສອງລ້ານຫົກແສນຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 18 ລ້ານຄົນມີຄວາມຂາດເຂີນ ໃນການຮັບມືນັ້ນ ອົງການມະນຸດສະທຳຕ່າງໆໄ ດ້ຊອກຫາເງິນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ 994 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນມຽນມາ ໃນປີ 2024 ອີງຕາມຫ້ອງການ ເພື່ອການປະສານງານບັນຫາມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປ ະຊາຊາດ ພວກເຮົາກ່າວປະນາມດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ດຳເນີນຢູ່ຂອງລະບອບການປົກຄອງທະຫານ ເຊັ່ນ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເ ພດ ແລະ ອີງໃສ່ເພດ ແລະ ການຫ້າມເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ອີງຕາມການກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈາກອອສເຕຣເລຍ ການາດາ ນິວຊີແລນ ນໍເວ ສ າທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ສະວິດເຊີແລນ ສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງທະຫານປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຫ້າຈຸດຂອງອາຊ ຽນ ແລະ ພົວພັນຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ເປັນແງ່ບວກກັບບັນດາຜູ້ແທນອາຊຽນ ທີ່ ເພື່ອທີ່ມຽນມາຈະຫັນປ່ຽນໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕແບບມີຫຼາຍພັກ ທິບສຸດາ ເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍການກໍ່ຜິດອອ ກອີກໃນການທົດລອງອາວຸດຕ່າງໆ ໂດຍການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີເຂົ້າໄປໃນທະເລ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງທັບຂອງທ່ານຍົກລະດັບຄວາມພ້ອມສຳລັບສົງຄາມ ຂະນະທີ່ໄປຢ້ຽມ ຊົມອູ່ຕໍ່ເຮືອ ຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ວິເຄາະການຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າໄປໃນທະເລພາກຕາເວັນອອກຂອງ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຕົນ ຕົນ ກ່າວວ່າ ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກວດພົບລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກ ແຕ່ຕົນບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຈຳນວນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃນທັນທີ ຫຼື ໃຫ້ການປະເມີນລັກສະນະການບິນຂອງພວກມັນ ການຍິງຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງເ ປັນຮອບທີສີ່ໃນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນປີ 2024 ມີຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ກິມ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ທ່ານສຸມໃສ່ເລື່ອງການ ເສີມກຳລັງໃຫ້ກອງທັບເຮືອຂອງທ່ານ ຂະນະທີ່ທ່ານກວດກາເບິ່ງໂຄງການດ້ານກອງທັບເຮືອຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດ ຢູ່ຕໍ່ ອູ່ຕໍ່ເຮືອໃນເມືອງນາມໂພ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຝັ່ງທະເລທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງ ປະເທດ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານຈີນ ກຳລັງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ທ່ານ Chris Wray ກ່າວຕໍ່ ສະມາຊິກສະພາ ພາຕ່ຳໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ຄຳເຕືອນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຂົ້າເຖິງຈີນຂອງຕົນວ່າ ເປັນກະແຈສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດຄູ່ແຂ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຫົວໜ້ານັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ Patsy Widakuswara ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະເປັນພຽງໜຶ່ງໃນລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໃນສະຫະລັດ ທີ່ຖືກວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ໂດຍຈີນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ FBI ທ່ານ Christopher Wray ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນ ພຸດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ China's hackers are positioning on American infrastructure in preparation to wreak havoc ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງຈີນ ກຳລັງວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງອາເມລິກັນ ໃນການກະກຽມທີ່ຈະທຳລາຍໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ອັ ນຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຄົມອາເມລິກັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າຫາກ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ຈີນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຈີນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາການລັກເຈາ ະຂໍ້ມູນຂອງສະຫະລັດວ່າບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເລີຍ ຄຳເຕືອນຂອງທ່ານ Wray ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ກ່າວເຖິງການເຂົ້າເຖິງຈີນຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືຄັ້ງໃໝ່ໃ ນການຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດນັ້ນວ່າ ເປັນຫຼັກຖານເພື່ອຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ ແລະ ສືບຕໍ່ດຳເນີນການພົວພັນລະຫວ່າງກອງທັບຂອງພວກເຂົ າເຈົ້າ ທ່ານ ເຈກ ຊູລິວານ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ We agree that President Biden and President Xi should speak uh and should speak by telephone relatively soon ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່າ ນ ຊີ ຈິ້ນຜິງ ຄວນເວົ້າ ແລະ ສົມຄວນສົນທະນາທາງໂທລະສັບໃນໄວໆນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການຮັບຮູ້ທີ່ອອກມາຈາກວູດຊາຍ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ສຳລັບຈັດກອງປະຊຸມພົບປະຂອງທັງສອງທ່ານ ໃນລັດຄາ ລິຟໍເນຍ ເມື່ອເດືອນພະຈິກ ປີ 2023 ຜ່ານມາວ່າ ບໍ່ມີການທົດແທນການສົນທະນາລະຫວ່າງຜູ້ນຳກັບຜູ້ນຳຢ່າງແທ້ຈິງ ບັນຫາສຳຄັນແມ່ນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໂ ດຍວໍຊິງຕັນແມ່ນມີສະຕິລະວັງຕົວຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນທີ່ປາກົດວ່າມີການແຊກແຊງຈາກຝ່າຍກົງກັນຂ້າມກໍຕາມ ທ່ານ ເຈເຣມີ ຊູຣີ ອາຈານສອນກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລອອສຕິນ ລັດເທັກຊັສ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານຊູມວ່າ The Chinese will are likely to be pretty cautious about interfering especially with the presidential election ຈີນມີທ່າທາງທີ່ຈະລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຂ້າພະເຈົ້ າຄິດວ່າພວກເຮົາອາດຈະເຫັນການແຊກແຊງບາງຢ່າງຂອງຈີນ ໂດຍຜ່ານລະບົບບອດ ແລະ ຜ່ານກິດຈະກຳທາງອອນລາຍອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງສະພາ ໂດຍສະເພາະຖ້າພວກເຂົາຫາກເບິ່ງເຫັນ ວ່າສະມາຊິກສະພາບາງຄົນມັກໃຊ້ມາດຕະການຂັ້ນເດັດຂາດທາງທະຫານຕໍ່ຈີນຫຼາຍເກີນໄປ ເຖິງວ່າປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ຊີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນການພົບປະກັນຄັ້ງ ສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈີນຈະບໍ່ແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດກໍຕາມ ແຕ່ກໍແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ທາງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ປະຕິເສດທີ່ຈ ະຢືນຢັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ We've been clear publicly and we've been clear privately with interlocutors all around ພວກເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງມາແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຊັດເຈນກັບຄູ່ສົນທະນາ ແຕ່ລະປະເທດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກວ່າ ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີເສລີ ແລະ ຍຸຕິທຳ ເຊິ່ງພວກເຂົາກໍໄດ້ຜ່ານຈຸດນັ້ ນມາແລ້ວ ແລະ ພວກເຂົາກໍຈະສືບຕໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ອາດມີຂຶ້ນຄັ້ງໃໝ່ໄດ້ຖືກປະໄວ້ທາງຂ້າງຊົ່ວຄາວ ລຸນຫຼັງຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງລວມທັງການສົ່ງບາລູນ ຂອງຈີນມາລອຍຢູ່ເທິງນ່ານຟ້າເພື່ອສອດແນມສະຫະລັດ ສາຍພົວພັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສະຖຽນລະພາບແລ້ວ ທ່ານ ຣານາ ມິດເທີ ສາດສະດາຈານກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຢູ່ທີ່ໂຮງ ຮຽນຮາເວີດ ເຄນເນດີ ກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ There's been very active moves by the Biden administration by the US government to try ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ ເພື່ອພະຍາຍາມ ແລະ ຊອກຫາຈຸດທີ່ສະຫງົບໃນບ່ ອນທີ່ຈີນສາມາດໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໄດ້ ແລະ ໃນສ່ວນຂອງຈີນ ມັນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນເວລາຜ່ານມາ 1 ປີ ຫຼື 2 ປີມາແລ້ວກໍຕາມ ລັດຖະບານສະຫະລັດແມ່ນຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະປົ ກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບເອົາໄວ້ ຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນພາກຕາເວັນອອກກາງສາມາດຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກໄປຕື່ມອີກ ທິບສຸດາ VOA
ທາງການໄທຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ເພື່ອດຳເນີນການຍຶດຊັບສິນຂອງບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງລວມເຖິງລາວທີ່ມີການຜະລິດຢາເສບຕິດເພີ່ມ ຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານທະວີ ສອດສ່ອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງໄທຖະແຫຼງວ່າ ປະເພດຂອງອາຊະຍາກຳທີ່ມີມູນຄ່າຄິດເປັນຕົວເງິນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກໃນ ປັດຈຸບັນ ກໍຄືການຄ້າຢາເສບຕິດ ໂດຍສຳລັບຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງປະເທດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນ ກໍແມ່ນຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອສ໌ທີ່ມີການລັກລອບຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຫຼ າຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຫາກແຕ່ບັນຫາກໍບໍ່ໄດ້ເບົາບາງລົງ ແລະ ຍັງໜັກໜາຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພ າບການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຄື ເງິນຈຳນວນມະຫາສານທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນສຳຄັນ ສະນັ້ນເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງມຸ່ງໄປທີ່ການຕິດຕາມ ເພື່ອຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງຈາກທຸກປະເທດ ດັ່ງທີ່ທ່ານທະວີໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ປັດຈຸບັນອົງກອນອາຊະຍາກຳທີ່ທ ຳລາຍໄດ້ ປັດຈຸບັນນີ້ ອົງກອນອາຊະຍາກຳທີ່ທຳລາຍໄດ້ສູງສຸດໃຫ້ກັບອົງກອນອາຊະຍາກຳທົ່ວໂລກນີ້ ກໍຄືການຄ້າຢາເສບຕິດ ຮອງລົງມາຄືການຄ້າມະນຸດ ໃນສ່ວນຂອງຢາເສບຕິດນີ້ ນານາຊາດເຫັນຮ່ວມ ກັນວ່າການຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນຄືຕ້ອງຈັດການເລື່ອງຕົງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນ ເພາະວ່າຜູ້ບົງການ ຫຼື ຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດລາຍສຳຄັນທີ່ເປັນຜູ້ສັ່ງການນີ້ ໄດ້ເອົາເງິນໄປຊື້ຊັບສິນ ຫຼືເຂົາເອີ້ນວ່າຟອກເງິນ ທັງນີ້ ຄ ະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທລາຍງານວ່າ ການຟອກເງິນດັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງການຟອກເງິນຂອງບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທີ່ຫຼົບໜີການຈັບກຸມຈາກໄທໄປຢູ່ໃ ນລາວ ໂດຍການແຝງຕົວເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນລາວດ້ວຍ ຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວໃນທຸກໆດ້ານເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ ການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວມາເລເຊຍໄດ້ໃນລາວ ທີ່ໄດ້ສົ່ງມອບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໃຫ້ກັບທາງການໄທເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກອນ 2024 ນັ້ນ ກໍເພາະວ່າຕຳຫຼວດລາວໄທໄດ້ປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍທາງການໄທໄດ້ມອບເງິນລາງວັນ 1 ລ້ານບາດ ໃຫ້ກັບທາງການລາວດ້ວຍ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ເພາະຍັງມີນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນລ າວ ທັງຍັງເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນທັງແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ທາງຜ່ານຂອງຢາເສບຕິດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົ ບ ຢືນຢັນວ່າ ພາກສ່ວນຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ສານເຄມີຕົ້ນ ທີ່ເປັນການປະສົມຢາເສບຕິດນີ້ ມັນກໍຕ້ອງມີເນາະ ດຽວນີ້ປາກົດການໃໝ່ທີ່ເຮົາຢຶດໄດ້ ປາກົດວ່າມີບ່ອນຜະລິດນ້ອຍຢູ່ບາງບ້ານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຂຸດຂຸມໃຕ້ ດິນ ລົງໄປຜະລິດຢູ່ໃນພື້ນດິນກໍມີ ອັນນີ້ເຮົາກໍກວດກາເຫັນຢູ່ທາງບ່ອນເກົ່າທີ່ເຮົາມ້າງເມື່ອກ່ອນ ຢູ່ທາງຊາຍແດນເຊື່ອມຕໍ່ອຸດົມໄຊກັບຫຼວງ ພະບາງ ໂຕນີ້ເຮົາກວາດລ້າງເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວ ພວກແຕກຊະນີ້ຍ້າຍ ໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ແລະ ຫອບເອົາເຄື່ອງຈັກນັ້ນໄປນຳ ໄປເຮັດຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ອັນນີ້ພວກເຮົາຍັງຊອກຢູ່ ໂຕນີ້ແຫຼະເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆ ພົນເອກ ວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບດ້ວຍວ່າ ຕຳຫຼວ ດລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການທີ່ການຄ້ າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງຍັງມີເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລ້ຳໜ້າກວ່າຕຳຫຼວດລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕ າມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງທໍ່ທັນ ທັງຍັງຍາກຢ່າງຍິ່ງໄປອີກເມື່ອປາກົດວ່າບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກລາວໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບລາວໃນທຸກທິດທຸກທາ ງ ທັງນີ້ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດ ຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງສີ່ປະເທດມາແລ້ວ 135 ຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດໄທຈັບນັກຄ້າຢາເ ສບຕິດໄດ້ເກີນກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະ ຍຶດຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 20,000 ກວ່າລ້ານບາດ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວສາມາດສະກັດຈັບ ການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 10,843 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ ຢຶດຢາບ້າໄດ້ 32,111 ກິໂລກຣ າມ ສານເຄມີກວ່າ 260 ຕັນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຫຼາຍກວ່າ 20,000 ລາຍການ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ສົ່ງຂາຍຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງແທ້ຈິງຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ສະມາຊິກຂອງວົງດົນຕີຣັອກຣັດເຊຍ-ເບລາຣຸສ ຊື່ວ່າ ໄບທູ ຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວຢູ່ໃນປະເທດໄທໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປອິດສະຣາແອນ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ ວງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຖືກເນລະເທດໄປຣັດເຊຍ ຍ້ອນການຢືນຢັດຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ວົງດົນຕີທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ສະແດງຄອນເສີດຢູ່ພູເກັດ ຊຶ່ງແມ່ນເກາະທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະເທດໄທ ແຕ່ໄດ້ຖືກ ຈັບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງໄທ ຍ້ອນເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ພວກສະມາຊິກຂອງວົງຖືກຄວບຄຸມຕົວທຳອິດຢູ່ພູເກັດ ກ່ອນຖືກຍ້າຍໄປກັກຂັງຢູ່ບາງກອກ ວົງໄບທູ ແມ່ ນໄດ້ຕຳໜິວິພາກວິຈານອອກປາກສຽງກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະ ການບຸກລຸກຂອງ ຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມອັດຕາໂດຍຣັດເຊຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວ ຫາກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າສະໜັບສະໜູນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ ມົສກູໄດ້ລະບຸວ່າ ທ້າວ ເຢກໍ ລຽວວາ ບອດນິກ ຫົວໜ້າຂອງວົງດົນຕີໄບທູ ເປັນຕົວແທນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນເຂົາເວົ້າຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄ ຣນຂອງຣັດເຊຍ ທິບສຸດາ
ມັນແມ່ນນົກ ມັນແມ່ນເຮືອບິນ ຫຼື ມັນແມ່ນຕຶກລອຍຟ້າບໍ ບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ວັດຖຸອັນນັ້ນທີ່ບິນກາຍໂລກໄປໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແທ້ຈິງແລ້ວມັນເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີລວງກວ້າງເທົ່າກັບຕຶກ Empire State ຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໂດ ຍຖືກເອີ້ນວ່າ 2008 OS 7 ຫຼັງຈາກທີ່ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນປີ 2008 ກ້ອນຫີນອະວະກາດໜ່ວຍນີ້ມີເສັ້ນຜ່ານສູນກາງລະຫວ່າງ 210 ຫາ 410 ແມັດ ອີງຕາມການກະປະມານໂດຍສູນກາງເພື່ອການສຶກສາກ່ຽວກັບວັດຖຸໃກ້ໂລກຂ ອງອົງການນາຊາ ມັນໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເທດ ປະເພດຄື ວັດຖຸໃກ້ໂລກ ຫຼື ນີໂອ ແລະ ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດເປັນໄປ ໄພອັນຕະລາຍ ຫຼື ຟາ ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງມັນ ແລະ ຄວາມໃກ້ຂອງມັນກັບໂລກ ພວກນີໂ ອແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນປະເພດວັດຖຸທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ພາຍໃນລັດສະໝີ 30 ລ້ານໄມລ໌ ເທົ່າກັບ 48 ລ້ານກິໂລແມັດກັບໂລກ ແລະ ມີຢູ່ 31,000 ວັດຖຸຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານທີ່ຕົກຢູ່ໃນປະເພດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສ່ວນພວກຟາ ນັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະບິນຜ່ານໂລກພາຍໃນ 4.6 ລ້ານໄມລ໌ ເທົ່າກັບ 7.4 ລ້ານກິໂລແມັດ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກ່ຽວກັບວ່າມັນຫຼາຍໂພດ ຂະນະທີ່ດາວເຄາະນ້ອຍນີ້ຈະບໍ່ເຂົ້າໃກ້ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ຂອງໂລກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັນນີ້ຍັງຈະບິນໃກ້ເຂົ້າສູ່ມາໂລກ ມີດາວເຄາະນ້ອຍຢູ່ຫຼາຍລ້ານກວ່າ ໃນລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 2,350 ໜ່ວຍໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນປະເພດຟາ ຈົບຂ່າວ ທ່ານ ຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງານວີໂອເອພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລ ງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົ ມຫວັງ ສະບາຍດີ